ئىلھام توختىنى ئاپتونومىيەچى دەپ، ئىلھام توختى ھەققىدە ئىزدەنگەن كىشىلەرنىمۇ ئاپتونومىيەچى دەپ شۇنداق بىر قالپاقتىن بىرنى كىيدۈرۈپ قويۇپلا خاتىرجەم ئۇيقۇسىنى ئۇخلايدىغان كىشىلەر بار ئەمدى. ئىلھام توختىنىڭكى نېمە قىلىنىشىنىمۇ مۇشۇ خەلقئارادا ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، ئىلھام توختى مەسىلىسىنىڭكى، بىر ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى سىمۋولىغا ئايلىنىشىنىمۇ بىر قىسىم سۇيىقەست نەزەرىيەسىگە ئىشىنىدىغان كىشىلەر بۇ ئۇيغۇرلارنى مۇشۇ ئاپتونومىيە يولىغا باشلىماقچى دەپ قارايدىكەن، مېنىڭ كۆزىتىشىمچە. بۇنى مۇنداق، مەن مۇنداق جاۋاب بېرىمەن بۇنىڭغا. بىرىنچىسى، ئىنساننىڭ ئەقىللىقى مۇنداق بولىدۇ، قانداق يەردە قانداق گەپ قىلىشنى بىلىدۇ. ئىلھام توختى خىتايغا نېمە دېيىشنى بىلگەن. خىتايغا نېمە دېيىشنى بىلگەن، خىتاينىڭكى نېمە ئارقىلىق كەينىگە چېكىنىدىغانلىقىنى، نېمە ئارقىلىق يول قويىدىغانلىقىنى بىلگەن ھەم يول قويدۇرالىغان ھەقىقەتەن. مەسىلەن، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئىلھام توختى تور بېتىدە بەشىنچى ئىيۇل نامايىشىنىڭكى ئېلانى قويۇلغان ئىلھام توختىنىڭ تور بېتىدە. شۇنىڭ بىلەن بىللە، شۇ تور بەت بىلەن بىللە تۆت تور بەتتە مۇشۇ نامايىشنىڭ ئېلانى قويۇلغان. ساھىبلىرىنىڭ ھەممىسى تۇتۇلۇپ كەتتى. مەسىلەن، سەلكىن تور بېتىنىڭ تور قۇرغۇچىسى نۇرمەمەت ھەتتا ئۆمۈرلۈك كېسىلىپ كەتتى. لېكىن ئىلھام توختىنى شۇ چاغدا تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ تەنقىدلىگەن ۋاڭ لېچۈەن بارتتى. لېكىن ئىلھام توختىنى ھېچنېمە قىلالمىدى. چۈنكى ئىلھام توختى خىتاينى بىر دەرىجە كەينىگە چېكىندۈرەلىگەن ئادەم. ئىلھام توختىدىن شۇ چاغدا ئونى بولغان بولسا، خىتاي بۇ قەدەر ئالدىغا ماڭالمايتتى. خىتاينىڭ بىر قېتىملىق ھەرىكىتى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرنى سىنىغىنى ئۇنىڭكى. شۇ سىناققا بەرداشلىق بېرىپ، ئىككىنچى قەدەمنى ئالسىڭىز، خەق چېكىنىدۇ بىر كەينىگە. ئەگەر بىر قەدەمنى ئالسا، سىز كەينىگە ئىككى قەدەم چېكىنسىڭىز، ئىككىنچى قەدەمنى تەبىئىي ئالىدۇ ئۇ. شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئىلھام توختى شۇ ئىنكاسنى بېرىپ، تىك تۇرالىغاچقا بېيجىڭدا، ئىلھام توختى تاكى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلغىچە تۇتۇلماي تۇرالىدى. ئەگەر شۇ ۋاقىتتا ئىلھام توختىدىن ئونى بولغان بولسا، خىتاي ماڭدامنى مۇنداق تېز ئالالمايتتى. ئىلھام توختىنى دۇنيا كۆتۈرۈۋاتىدۇ، بۇ بىزنى ئاپتونومىيەگە باشلىماقچى. ئۇنداق بولسا سىزمۇ بېرىڭ، سىز ھازىر بېرىڭ، خىتاي، دۇنيا سىزنىمۇ كۆتۈرىدۇ. مۇشۇنى دەۋاتقانلار. ھەر قانداق ئۇيغۇر، قولىڭىزدا خىتاي پاسپورتى بولسا بېرىڭ خىتايغا، سىزمۇ قەھرىمان بولىسىز. قېنى قايسىڭىز بولىسىز قەھرىمان؟ قېنى قايسىڭىز بارىسىز، بېرىڭ شۇ سىز قەھرىمان بولىسىز ئىلھام توختىنىڭ ئورنىغا. شۇ قەھرىمانلىق سىزدىن ئايلانسۇن، قېنى شۇ قەھرىمانلىقىڭىز؟ ئۆيدە ئولتۇرۇۋېلىپ، كومپيۇتېرنىڭ كەينىگە ئۆتۈپ ۋارقىرىماق بەك ئاسان. لېكىن، بېيجىڭدا تۇرۇپ، ئۈرۈمچىدە تۇرۇپ، قەشقەردە تۇرۇپ، ئەي خىتاي، سەن زالىم، سەن تاجاۋۇزچى، دېمەك ئۇنداق ئاسان ئەمەس. سىز مەيەرگە چىقىۋالغاندىن كېيىن بولۇۋالغان نەرسە ئۇ. ئاھ، نەق مەيداندا سىز يوقتىڭىز ئۇ گەپنى دېگەن چاغدا. ئەگەر شۇ نەق مەيداندا ئىلھام توختى يالغۇز قويمىغان بولسىڭىز، بۇ كۈننى كۆرمەيتتۇق بىز. بۇ قىرغىنچىلىققا ئۇچرىمايتتۇق. ئىلھام توختى مېنى يوقلار كىشىم بارمۇ دەپ يازغان، ئىككى مىڭ توققۇزدىن باشلاپ. يوقلىغانمىدىڭىز؟ قېنى كۆرۈشكەن قايسىڭىز بار نەق مەيداندا كۆرۈشۈپ ئىلھام توختىنى ھېلىغۇ ئۇنىڭ ئىشىغا ئەگىشىشكەن كۆرۈشەلىگەن قانچە ئادەم بار يەنى ئىلھام توختىنى ئەگەر سىز ئىلھام توختى قىلغاننى قىلغاننىڭ نۆلدە بىرىنى قىلغان بولسىڭىز ھازىرمۇ قەھرىمان دەيمىز سىزنى قېنى شۇ قەھرىمان ھەممە يەرگە بارىدىغان ئادەم بار بېيجىڭغا بارىدىغان ئادەم بارمۇ كىم باردى قېنى بېيجىڭغا كىم بارالايدۇ مەسىلە بۇ شۇڭا ھېلىقى قەھرىمان چىقسا ئارىمىزدىن بۇنداق ھېلىقى ھەسەت بىلەن چىدىماسلىق بىلەن نامەردلىك بىلەن ئۇنى دۇنيا چىقىرىپ قويدى ئەمەس، جاننى تىكىپ ئوتتۇرىغا چىقتى. ئاندىن دۇنيا قەھرىمان دېدى. قەھرىمان دېگەن جەڭ مەيدانىدا بولىدۇ، ئارقا سەپتە بولمايدۇ. ئۇنى دۇنيا بىكار كۆتەرمىدى، جەڭ مەيدانىدا بوغاچقا كۆتەردى. دۇنيا كۆتۈرۈپ قويغان ئىش بولمايدۇ بۇ. ئەگەر سىزمۇ چىقىڭ، بىزمۇ كۆتۈرىمىز، دۇنيامۇ كۆتۈرىدۇ سىزنى. مەسىلە بۇ. ئىلھام توختى قەھرىمان. قەھرىمان دېگەن خىتايغا قەھرىنى كۆرسىتەلىگەچ قەھرىمان. خىتايلارغا زەھىرىنى چاچالىغاچ قەھرىمان. خىتاينىڭ تۈرمىسىگە كىرىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، كىرگەچ قەھرىمان ئۇ، شۇڭا دۇنيا كۆتۈرىدۇ ئۇنى. دۇنيادا مۇشۇنداق روھ بولىدۇ. شۇڭا دۇنيادا قەھرىمانلار بار. قەھرىمانلار ھەرگىزمۇ قېچىپ كېتىپ قەھرىمان بولغان ئەمەس. ئېتىلىپ تۇرۇپ قەھرىمان بولغان. شۇڭا قەھرىمان دەيمىز ئۇنى. ئىلھام توختى قەھرىمان. ئىككىنچىسى، بەزىلەر دەيدۇ، مەن ھەتتا كۆردۈم جامائەت ئەربابلىرىنىڭكى. بۇ قېرىندىشىمىز خىتاينىڭ قانۇنىغا ئىشىنىپ قالغان. خىتاينىڭ قانۇنىغا ئىشىنىپ قالغان گەپ يوق. خىتاينى قانۇنۇڭ ماۋۇ، مانىڭغا ئىشەنمىسەڭ، گېپىڭنى قىل دېگەن گەپ بۇنىڭكى. سىز شۇ گەپنى دېيەلىگەنمۇ؟ ئىشىنىپ قالغان ئەمەس. شۇنداق دېمەي، ئۇيغۇرنىڭ مەنپەئەتىنى قوغدىغىلى بولمايدۇ شۇ مەيداننىڭ ئۆزىدە. شۇنداق دېسىڭىز، قوغداشقا ئىمكانىڭىز بولىدۇ. ئىمكان بار قەدەمنى ئېلىش كېرەكتە. يەنى شۇنچىلىك ئىمكان باركەن، شۇ ئىمكاندىن پايدىلانماي قاچقان ئادەم قانداق بولۇپ سىز ئىشىنىپ قالغان دەيسىز؟ ئىشىنىپ قالغان ئەمەس، ئىشىنىشنى تاللىغان، چۈنكى باشقا يول يوق. يا جىم ياتىسىز، يا بار ئىمكاندىن پايدىلىنىپ خىتاينى مات قىلىسىز، خىتاينى توختىتىسىز، خىتاينىڭ زۇلۇمىنى توسىسىز. بۇ نەرسە. بۇ بىرسى. ئىشىنىپ قېلىش مەسىلىسى مەۋجۇت ئەمەس. ئىلھام توختى ھېچقاچان خىتاينىڭ قانۇنىنىڭ ئۆزىنى قوغدايدىغانلىقىغا ئىشەنمەيتتى. بىزمۇ قانۇنىي يول دەپ چىققان ئانا تىل ھەرىكىتىدە بىزمۇ ئىشەنمەيتتۇق. لېكىن بار ئىمكانىيەت شۇ، بار قورال شۇ، قولىڭىزدا نېمە بولسا شۇنىڭدىن قارشى چىقىسىز. بىز ۋەتەندىكى چېغىمىزدا قولىمىزدا بارسى خىتاينىڭ قانۇنى ئىدى. شۇ خىتاينىڭ قانۇنىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ خىتايغا قارشى چىققان. باشقا قورالنى كۆتەرسىڭىز دەرھال ئاتىدۇ ئۇ يەردە. گەپ قىلىش ئىمكانىيىتىڭىزمۇ يوق. ئاندىن ئۈچىنچىسى ئىلھام توختىنىڭكى بۇ داۋاسىنى قىلىش ھەرگىزمۇ ھېلىقى بەزىلەر چۈشىنىپ قالغاندەك ئاپتونومىيە مەسىلىسى. ئەمەس، ئۇنداق نەرسە ئەمەس. بۇ بىر ئىنسانلىق داۋاسى. يەنى ئىلھام توختى ئۇيغۇرلارنىڭ قەھرىمانلىقىنىڭ سىمۋولى. ئۇ يەردە مىليونلىغان قەھرىمان بار. ئىلھام توختى بىر قەھرىمان ئەمەس، ئىلھام توختى مىليونلىغان قەھرىماننىڭ بىرى. ئىلھام توختىنىڭ داۋاسىنى قىلىش بىر ئىلھام توختىنىڭكىنى ئەمەس، مىليونلىغان قەھرىماننىڭ داۋاسىنى قىلىش مەسىلىسى بۇ. ھەممە ئادەمنىڭكىنى، ھەممە ئادەمنىڭ تەرجىمىھالىنى، ھەممە ئادەمنىڭ ئىش-ئىزلىرىنى ئوتتۇرىغا كۆتۈرەپ چىققىلى بولمايدۇ. شۇنىڭ ئىچىدە بىرسى ۋەكىل بولىدۇ. دۇنيادا ھەممە ئىش، مۇشۇنداق بولىدۇ، ۋەكىل ئارقىلىق بولىدۇ، بىرەر نامايىش قىلىۋالسىڭىزمۇ ۋەكىلىڭنى چىقار دەيدۇ. ئىلھام توختى ئۇيغۇرلارنىڭكى يېتىۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇر لاگېر قۇربانلىرىنىڭكى ۋەكىلى ئىلھام توختىنىڭ داۋاسىنى قىلىش مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ داۋاسىنى قىلىشقانغا باراۋەر. بۇ ھەرگىزمۇ ئاپتونومىيە داۋاسى دېگەنلىك ئەمەس.